ອົງການກອງທຶນສຸກເສີນສຳລັບເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື ຢູນິເຊັບ ລາຍງານວ່າ ສົງຄາມທີ່ຍາວນານມາໄດ້ດົນກວ່າ 7 ປີ ໃນປະເທດຊີເຣຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງໃນທຸກໆ 3 ແຫ່ງໃດ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັ ນປະໂຫຍດ ລາຍງານດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຫຼາຍໆແຫ່ງໄດ້ຖືກທຳລາຍ ຫຼື ບໍ່ກໍເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆບ່ອນກໍໃຊ້ເປັນທີ່ພັກພາອາໄສຂອງຄອບຄົວຜູ້ທີ່ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ ບາງໂຮງຮຽນກໍແມ່ນໄດ້ໃຊ້ໃຫ້ ເປັນປະໂຫຍດທາງທະຫານໃນປາງສົງຄາມ ເຊິ່ງມີການຄຳນວນວ່າ ໄດ້ເອົາຊີວິດຜູ້ຄົນໄປຫຼາຍກວ່າ 500,000 ຄົນນັ້ນ ໃນປີນີ້ ອົງການຢູນິເຊັບລາຍງານວ່າ ໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າ 60 ແຫ່ງໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ເຖິງແມ່ນຈະມີ ການທຳລາຍມ້າງເພໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ການຂາດແຄນນາຍຄູ ແລະ ເງິນຄຳຢ່າງຮ້າຍແຮງກໍຕາມ ແຕ່ອົງການດັ່ງກ່າວກໍເວົ້າວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍກໍແມ່ນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢາກໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ ເມື່ອໃດພ ວກເຂົາເຈົ້າສາມາດໄປໄດ້ ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ໂຮງຮຽນເປັນບ່ອນທີ່ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກໃຫ້ຂະເຈົ້າວ່າ ມີຄວາມເປັນປົກກະຕິຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສັບສົນນັ້ນ ແຕ່ທ່ານ ຄຣິສຕັອຟ ບູລີ ເອຣັກ ໂຄສົກຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ເວົ້າວ່າ ມັນນັບມື້ນັບລຳບາກຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ໃນບາງກໍລະນີກໍແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຊ້ຳ ທີ່ຈະໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍໄດ້ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຢູ່ບາງເຂດທີ່ມີສົງຄາມ ລວມທັງ ເຂດແຂວງອິດລິບ ບ່ອນທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກທະຫານ ນັບມື້ນັບມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນ In Idlib, schools opened ahead of schedule in in an effort to gain more instruction time as as schooling is often suspended ທີ່ອິດລິບ ໂຮງຮຽນໄດ້ໄຂຂຶ້ນກ່ອນກຳນົດ ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ຢາກໃຫ້ໄດ້ຮຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າເວລາຮຽນບາງຄັ້ງແມ່ນໄດ້ຖືກຢຸດສະງັກໄປ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ປອດໄພ ການຖິ້ມລະເບີດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ພວກເດັກນ້ອຍໂຮງຮຽນປະມານ 400,000 ຄົນ ລວມທັງ 70,000 ຄົນທີ່ຂາດບ່ອ ນຢູ່ອາໄສ ໄດ້ເລີ່ມປີການສຶກສາໃນວັນທີ 1 ເດືອນກັນຍາ ອົງການຢູນິເຊັບລາຍງານວ່າ ພວກເດັກນ້ອຍອົບພະຍົບຊີເຣຍ ປະມານ 700,000 ຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດໃກ້ຄຽງ ກໍບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສຶກສາຄືກັນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫ ຍ່ແມ່ນເປັນຍ້ອນວ່າບໍ່ມີເງິນພໍທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ລາຍງານດັ່ງກ່າວເຕືອນວ່າ ການທີ່ພວກເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແມ່ນຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຂູດຮີດ ຈະແຕ່ງງານໄວເກີ ນໄປ ຈະຖືກເອົາໄປເປັນທະຫານເດັກນ້ອຍ ແລະ ຈະຖືກຂູດຮີດແຮງງານຮູບໃດຮູບໜຶ່ງ ອົງການຢູນິເຊັບກ່າວວ່າ ຕົນຕ້ອງການເງິນ 135 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອບໍລິຫານໂຄງການໂຮງຮຽນຂອງຕົນຢູ່ໃນຊີເຣຍໃນປີ ນີ້ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 517 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການສຶກສາໄດ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນ 5 ປະເທດໃກ້ຄຽງ ທີ່ພວກອົບພະຍົບໄປອາໄສຢູ່ ສາລີ ຈິດຕະວໍຣະວົງ VOA